SBS Radio ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍາ ນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນເປັນຄວາມດັນສູງ ແລ້ວບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນມັນຊ້ຳ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຖືກກວດເບິ່ງໂດຍທ່ານໝໍກໍຕາມແຕ່ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ເຫັນວ່າ ການກວດເບິ່ງ ຄວາມດັນຂອງ ໂລຫິດສູງສາມາດບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ທ່ານ Rick Talbot ອາຍຸ 74 ປີ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວມີບັນຫານຳສຸຂະພາບ ທ່ານຖືກຜ່າຕັດສາມຄັ້ງ ເຮັດ bypass ທ່ານກໍເປັນ stroke bypass ແມ່ນການແປງເສັ້ນເລືອດຂອງລະບົບຫົວໃຈ stroke ແມ່ນເສັ້ນ ເລືອດແຕກໃນສະໝອງ ພໍ່ເຖົ້າຂອງທ່ານເສຍຊີວິດໃນຂັ້ນອາຍຸພຽງແຕ່ 59 ປີ ແລະພໍ່ຂອງທ່ານກໍບໍ່ແກ່ປານນັ້ນປານໃດເມື່ອເປັນຫົວໃຈວາຍ ໂດຍຈົດຈຳເລື່ອງລາວທີ່ກ່າວມານັ້ນ ທ່ານ Talbot ລະມັດລະວັງທຸກສິ່ງທຸ ກຢ່າງ

ແບບພໍ່ເຖົ້າແລະພໍ່ຂອງທ່ານ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມມອງເບິ່ງມັນ ຍ້ອນປະຫວັດຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທ່ານ Talbot ຕິດຕາມມອງເບິ່ງຄວາມດັນຂອງທ່ານຢູ່ຕະຫຼອດມາ ແຕ່ການສຶກສາເບິ່ງໃໝ່ສະເ ໜີວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມາກມາຍເປັນຄວາມດັນສູງແລ້ວບໍ່ຮູ້ນຳ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກກະທຳອອກມາໂດຍສະຖາບັນ Baker Heart and Diabetes Institute ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ໃຊ້ເວລາເຖິງ 12 ເດືອນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ ຮູ້ວ່າ ເກືອບໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 5 ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Mask Hypertension Mask Hypertension ແມ່ນອາການທີ່ຄວາມດັນຂອງໂລຫິດຂອງເຮົາດັນຢ່າງແຮງຢູ່ໃນບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ດັ່ງຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຂອງເຮົ າ ແຕ່ດັນຕ່ຳຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ສາດສະດາຈານ Jeff Head ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນທີ່ເວົ້າມານັ້ນ

people who are struggling to find the ແຕ່ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນແພງເຖິງ 120 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ ໂດຍທີ່ປະກັນໄພສຸຂະພາບ Medicare ບໍ່ຊົດຊ່ວຍຫຍັງ ອັນພາໃຫ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມດັນສູງ ດົນນານມາແລ້ວ ສາດສະດາຈານ Head ຮ່ວມ ກັນກັບທ່ານໝໍອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ຮ້ອງຂໍຢູ່ຕະຫຼອດມາ ໃຫ້ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນສູງຖືກຄ້ຳຈູນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກຄ້ຳຈູນ ມັນກໍຍັງດົນນານຢູ່ເຖິງ 12 ເດືອນເປັນຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ